ئەنگلىيەنىڭ سېررىي ئۇنىۋېرسىتېتىدا خەلقئارا مۇناسىۋەت كەسپى بويىچە ماگىستىرلىقنى تاماملاش ئالدىدا تۇرغان ئېليا مورگىن ئوقۇشتىن سىرت ئۆزىنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىدا كوممۇنىست خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارتا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقلىرىنى پاش قىلىدىغان يازمىلارنى تارقىتىپ كەلگەن. بۇ يازمىلىرىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى كوللېكتىپ ھالدا لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە قامىغانلىقى، ئۇلارنى زامانىۋى قۇل ئىشچى قىلىپ ئىشلىتىۋاتقانلىقىدەك رەزىل قىلمىشلىرى ئەيىبلەنگەن. ئىليا مورگىن رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئېچىنىشلىق ئەھۋالىدىن قاچان، قانداق خەۋەردار بولغانلىقىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان زۇلۇم ۋە پاجىئەلەرنى ئاڭلاتقاندىن كېيىنكى تەسىراتلىرىنى، شۇنداقلا بۇ جەھەتتە نېمە ئىشلارنى قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتتى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز شەھرىزات بىلەن ئېلانىڭ سۆھبىتىدە بولسۇن.
When did you first learn about the Uyghurs?
ئۇيغۇرلارنى قاچاندىن تارتىپ بىلىسىز؟
Actually last year I read an article it just came up on my my news.
ئۆتكەن يىلى خەۋەر كۆرۈۋېتىپ تۇيۇقسىز ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى خەۋەرگە كۆزۈم چۈشۈپ قالدى خەۋەر ناھايىتى كۈچلۈك يېزىلغان بولۇپ قاتتىق قىزىقىش ئىچىدە ئوقۇپ چىقتىم ھازىرغىچە ئۇ خەۋەرنى نەدە تۇرۇپ ئوقۇغانلىقىم ۋە نېمىلەرنى ئوقۇغانلىقىم شۇنداق ئېنىق ئېسىمدە
ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كەلگەن كۈنلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىنكى ئىنكاسىڭىز قانداق بولدى؟
ھازىرقى زاماندا مۇشۇنداق قىرغىنچىلىقلار يۈز بېرىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما ھەممەيلەننىڭ بۇنىڭغا سۈكۈت قىلىپ قاراپ تۇرۇشى مېنى بەكلا ھەيران قالدۇردى ۋە قايمۇقتۇرۇپ قويدى. چۈنكى بىز كىچىكىمىزدىن يەھۇدىي چوڭ قىرغىنچىلىقىنى، خەلقئارا ئەخلاقنى ۋە كىشىلىك ھوقۇقلارنى ئۆگىنىپ چوڭ بولدۇق. مېنى ھەيران قالدۇرغىنى شۇكى، ئاشۇ خەۋەردە ئاڭلىغانلىرىم بىلەن مېنىڭ بىلگەنلىرىمنىڭ بىر بىرىگە زىت كېلىشى ئىدى شۇنىڭ بىلەن مەن بۇ توغرۇلۇق ئىزدىنىشكە باشلىدىم ھەمدە بۇ ئىزدىنىشىمنى مەكتەپتىكى ئۆگىنىش ۋە تەتقىقاتىمغا سىڭدۈرۈش بىلەن بىرگە يەنە ئەمەلىي ھەرىكەتكىمۇ ئۆتتۈم

ئۇيغۇرلار مەسىلىسى توغرىسىدىكى ئۇ سىنلارنى ئىشلەشكە نېمە تۈرتكە بولدى؟ مەن بۇ جەھەتتە ئەمەلىي بىرەر ئىش قىلغان ئادەمنى كۆرمىدىم، قىلغانلار بولسىمۇ ئىنتايىن ئاز بولۇشى مۇمكىن. ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىمۇ ھېچ ئىش قىلمايۋاتاتتى. كىچىكىمدىن كىشىلىك ھوقۇققا، ئەخلاققا ۋە ئادالەتكە بەكلا قىممەت بېرىدىغان بىر مۇھىتتا چوڭ بولغاچقا، بۇ ئىشلارنى كۆرۈپ چىدىمىدىم. ئۆز-ئۆزۈمگە بۇ زادى قانداق بولۇپ كەتكىنى، بۇ جاھان نېمە بولۇپ كېتىۋاتىدۇ دەپ سۆزلەپ كەتتىم. ئىقتىدارىم، ئاۋازىم ۋە سۆزلەش ئەركىنلىكىم بار تۇرۇپ، ھېچنېمە قىلماي مۇشۇنداق ئادالەتسىزلىككە قول قوشتۇرۇپ قاراپ تۇرسام، ئۆزۈمنىڭ كىچىكىمدىن ئالغان تەربىيەمگە يۈز كېلەلمەيدىغانلىقىمنى، سۈكۈت قىلىشنىڭ گۇناھقا شېرىك بولۇش بىلەن ئوخشاش بولىدىغانلىقىنى ئويلىدىم شۇنىڭ بىلەن بوشقا سۈكۈت قىلىپ تۇرماي ئەمەلىي ھەرىكەتكە ئۆتۈش قارارىغا كەلدىم شۇنداقلا ئۆزۈمنىڭ شۇ ئىشلارنى قىلالىغانلىقىمدىن خۇرسەن بولدۇم باشقىلارنىڭمۇ ئويغىنىشىنى ھەرىكەتكە ئۆتۈشىنى ۋە بۇنىڭغا ئەگىشىشىنى ئۈمىد قىلىمەن بۇ زۇلۇمنى پۈتۈن دۇنياغا ئاڭلىتىشتا نۇرغۇن ئادەملەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى ئىنتايىن مۇھىم
بۇ سىنلارنى ئىنستىگرامغا يوللىغاندىن كېيىن ئەگەشكۈچىلىرىڭىزنىڭ، ئائىلىڭىزدىكىلەرنىڭ ۋە دوستلىرىڭىزنىڭ ئىنكاسى قانداق بولدى؟
ئائىلەمدىكىلەر ئەلۋەتتە خۇشال بولدى، بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئائىلەمدىكىلەرمۇ ۋە دوستلىرىممۇ ماڭا ئوخشاشلا چۆچۈپ كەتتى. چۈنكى ئۇلارمۇ نۇرغۇن كىشىلەرگە ئوخشاش بۇ ئىشلارنى بىلمىگەچكە مەندىن نۇرغۇن سوئاللارنى سوراشتى ھازىر ئۇلارنىڭ ئۆزلىرىمۇ بۇ توغرىلىق ئۇچۇرلارنى ئىزدەپ تېپىپ كۆرىدىغان ۋە بەزى ئۇچۇرلاردىن مېنىمۇ خەۋەردار قىلىدىغان بولدى ئۇلار مېنى يېقىندىن قوللاپ بىز ياردەم قىلىدىغان ئىش بارمۇ بۇ ئۇچۇرلارنى تارقاتساق بولامدۇ بۇ خەۋەرلەرنى خىزمەتداشلىرىمىز بىلەن ئورتاقلاشساق بولامدۇ دەپ سوراپ يېنىمدا بولىدۇ ئەگەشكۈچىلىرىممۇ مېنى ناھايىتى قوللايدۇ بۇنداق بىرلىشىش ۋە ماسلىشىشنى كۆرۈش ئادەمنى ناھايىتى خۇشال قىلسىمۇ، يەنە بەزىلەرنىڭ نېمە ئىشلارنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى بىلمەي سورىغان سوئاللىرى ئادەمنى سەل ئەپسۇسلاندۇرۇپ قويىدۇ. شۇڭا زېرىكمەي، تېرىكمەي ئەھۋالنى چۈشەندۈرۈش، ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا يوللىغان نەرسىلەرنى بەھرىلىگىلى بولىدىغان قىلىپ چىقىرىش، توختىماي سۆزلەپ ھەممەيلەننى تەربىيەلەشكە تىرىشىش لازىم دەپ قارايمەن.
ئۇيغۇر خەلقى تەرەپتە تۇرۇپ سۆز قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن ئەندىشە قىلمىدىڭىزمۇ؟
كۆرۈۋاتقىنىمىزدەك خىتايلارنىڭ قولى ھەممە يەرگە يېتىۋاتقان مۇشۇنداق بىر پەيتتە ئەندىشە قىلمايمەن دېسەم يالغان بولىدۇ. ئەمما مېنىڭ قورقۇنچۇم شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ تارتىۋاتقان زۇلۇملىرى ئالدىدا ھېچنېمە ئەمەس. مەن ئەنگلىيەدەك بىر بىخەتەر دۆلەتتە ياشاۋاتقانلىقىم ئۈچۈن تولىمۇ تەلەيلىكمەن. بۇ خىل بىخەتەرلىك تۇيغۇسى ھەممىدىن ئۈستۈن. بەزى كىشىلەرنىڭ قورقۇشى تەبىئىي ئەھۋال. ئەگەر تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر قورقۇنچنى يېڭىپ، دادىل سۆزلەشكە باشلىسا، خىتايلارنىڭ قىلماقچى بولغان ئىشلىرىنى توسۇپ قالالايدۇ. شۇڭا ھەممىمىزنىڭ بىرلىكتە ئاۋاز چىقىرىشىمىز ناھايىتى مۇھىم.

So there's been sort of good positive improvements this year. So in بۇ يىل yېقىنقى بىر نەچچە ئايدا كۆرۈنەرلىك ئىجابىي ئىلگىرىلەشلەر بولدى. بولۇپمۇ ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ قوللىشىدا ئېچىلغان ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسى ناھايىتى قالتىس بولدى. پۈتۈن دۇنيا ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ۋەھشىيلىك، ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش جىنايەتلەرنى ئاڭلاشقا مۇيەسسەر بولدى. ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى ھەمدە ياۋروپا پارلامېنتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان قىشلىق ئولىمپىكنى بايقۇت قىلىشقا قوشۇلدى. بىز بۇنىڭغا تېخىمۇ كۆپ ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئەگىشىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. ئامېرىكىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى مەجبۇرىي ئەمگەكچىلەر تەرىپىدىن ئىشلەپ چىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى ئىمپورت قىلىشنى چەكلەش قانۇنىنى ماقۇللىغانلىقى بىر ياخشى باشلىنىش بولدى. پات يېقىندا بۇنىڭغا ئەگىشىدىغان دۆلەتلەرنىڭ كۆپلەپ چىقىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن.

نېمىلەرنى قىلىشىمىز لازىم؟ I think trade bans, I think countries need to support their own companies to facilitate them. مەجبۇرىي ئەمگەكچىلەرنى ئىشلىتىش خەلقئارا قانۇنغا خىلاپ. يەنە خىتايلار سودا كېڭەيمىچىلىكىنى مەقسەت قىلغان بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىمۇ چەكلەش كېرەك. ئەنگلىيە بىلەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنىڭغا ئوخشاش

بىرنەچچە ئاي مەن ئوقۇۋاتقان ئۇنىۋېرسىتېت بىلەن بىرلىكتە توردا مۇنازىرە ۋە مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزدۈم بۇنىڭ ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى بولدى شۇڭا يەنە بىر قېتىملىق يىغىنغا تەييارلىق قىلىۋاتىمەن ۋە ناھايىتى قىزغىن قوللاشلارغا ئېرىشىۋاتىمەن مېنىڭچە ئاممىنىڭ قوزغىلىشى ۋە قوللىشى يۈز بېرىۋاتقان ئىشلاردىن خەۋەردار بولۇشى تولىمۇ مۇھىم بۇ پائالىيەتلەرنىڭ تەسىرىنىڭ ئىجابىي بولۇۋاتقانلىقىنى كۆردۈم شۇنىڭ ئۈچۈن مەن ئۇنى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى دۇنيانىڭ كەلگۈسىنى ئۆزگەرتىدۇ دەپ ئاتىدىم چوقۇم شۇنداق بولىدۇ ئالدىنقى قېتىملىق ئۇنىۋېرسىتېت ۋە سىياسەت فاكۇلتېتى بىرلىشىپ ئاچقان يىغىن ئەھۋالنىڭ سىن كۆرۈنۈشىنى ساقلىۋالماپتىكەنمەن ئۇ قېتىملىق يىغىنغا ئۇيغۇرلار ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ قۇرغۇچىسى روشەن ئابباس خانىم نيۇ كاستىل ئۇنىۋېرسىتېتىدىن دوكتور جو سىمىس فىنلېي خوڭكوڭنى كۆزىتىش تەشكىلاتىدىن بېن روجېرس يەنە تېخى ئەنگلىيەنىڭ پارلامېنت ئەزاسى مايكىللارمۇ قاتناشقانىدى بۇ قېتىم ئاچماقچى بولغان يىغىننىڭمۇ ئۆتكەن قېتىمقىسىغا ئوخشاش بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن مەن ئۇلارنى تەكلىپ قىلدىم، ئۇلارمۇ قاتنىشىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈشتى.
بۇلاردىن باشقا سىز ۋە سىزگە ئوخشاش پائالىيەتچىلەر ئۇيغۇرلارغا يەنە قانداق ياردەم بېرەلەيسىلەر؟ خىتاينىڭ ۋەھشىيلىكىنى قانداق قىلىپ توختاتقىلى بولىدۇ؟
ھەممەيلەن ئاۋازىمىزنى چىقىرىشىمىز كېرەك. مەن دائىم شۇنداق دەيمەن. بىز بىخەتەر ۋە ئەركىن سۆزلىيەلەيدىغان، سۆزلىگەنلىكلىرىمىز ئۈچۈن ھېچقانداق ئاقىۋەتكە دۇچار بولمايدىغان بىر دۆلەتتە ياشاۋاتقانلىقىمىز ئۈچۈن تەلەيلىكمىز. مەن دېگىنىمدەك، ئەگەر مەن ئاۋاز چىقارماي سۈكۈت قىلغان بولسام، ئۆزۈمنى جىنايەتكە شېرىك بولغاندەك ھېس قىلاتتىم. مەن سۈكۈت قىلىشنى جىنايەتكە شېرىك بولغانلىق دەپ قارايمەن شۇڭا مەن كىشىلەرگە ھەرگىز ئىككىلەنمەستىن خىجىل بولماستىن ۋە چېكىنمەستىن ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئاۋازىنى چىقىرىشنى مۇراجىئەتنامىلەرگە ئاكتىپلىق بىلەن ئىمزا قويۇشنى خەۋەرلەرگە دىققەت ئېتىبارىنى بېرىشنى خەۋەرلەرنى كۆرگەندە نېمە ئىشلار يۈز بېرىۋاتىدۇ مەن يەنە نېمە قىلالايمەن دەپ ئويلىنىشنى ۋە كەڭرى ھەمبەھىرلەشنى ئۇلارنىڭ دوستلىرى خىزمەتداشلىرى ۋە ئائىلە ئەزالىرى بىلەن بۇ توغرىدا پاراڭلىشىپ پىكىر ئالماشتۇرۇشنى تەۋسىيە قىلىمەن. شۇنداق قىلغاندا كۆپ كىشىلەرنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالنى بىلىشىگە كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ. بۇ توغرۇلۇق پاراڭلىشىدىغان كىشىلەر قانچە كۆپ بولسا، بۇنىڭ تەسىرىمۇ چوڭ بولىدۇ. ئۆز ۋاقتىدا يەھۇدىي چوڭ قىرغىنچىلىقىنى توسۇش ئامالىمىز بولمىدى، لېكىن بۇ قېتىملىق قىرغىنچىلىقنى توختىتىش پۇرسىتىمىز بار. ھەممەيلەننىڭ پائال ھەرىكەتكە ئۆتۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. مەن مارتىن لۇتېر كىڭنىڭ بىزنىڭ مۇھىم ئىشلارغا سۈكۈت قىلىشنى قارار قىلغان كۈنىمىز ھاياتىمىزنىڭمۇ ئاخىرلىشىشقا باشلىغان كۈنى بولۇپ قالىدۇ دېگەن سۆزىنى بەك ياقتۇرىمەن ھەقىقەتەنمۇ شۇنداق